ສະບາຍດີ
ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ສຸພັດຕາ ແລະ ພົນແກ້ວຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີພົນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ແລະ ກໍສະບາຍດີບັນດາທ່ານ ຜູ້ຟັງ ແລະ ທ່ານຜູ້ຊົມ ເລື່ອງທີ່ເຮົາຈະລົມກັນໃນ EP ນີ້ເປັນຈັ່ງໃດສຸພັດຕາ ເຈົ້າ ກໍຄືວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຈັບໂຕຊາວບ້ານ 6 ຄົນຢູ່ບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລ້ວອີກຫົວຂໍ້ໜຶ່ງກໍແມ່ນເວົ້າ ເລື່ອງການ ອ່າ ວ່າ ເດັກນ້ອຍຖືກລັກພາໂຕໄປແດ່ ແລ້ວກໍມີເດັກນ້ອຍຈະລັກໜີອອກຈາກບ້ານແດ່ຫັ້ນນະ ທີ່ສອງຫົວຂໍ້ທີ່ພວກເຮົາຈະມາລົມກັນໃນ EP ນີ້ ບັດນີ້ເຂົ້າເລື່ອງ ອ່າ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບປະຊາຊົນບ້ານ ຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ປະທ້ວງເພື່ອທວງເອົາສິດທີ່ດິນຂອງຕົວເອງຄືນມາ ແຕ່ວ່າ 6 ຄົນນັ້ນຖືກຈັບຫັ້ນນະ ຄວາມຄືບໜ້າລ່າສຸດນີ້ຄືວ່າມີອົງການຈັດຕັ້ງສິດທິມະນຸດສາກົນເພິ່ນອອກມາເວົ້າເລື່ອ ງນີ້ນະ ອືມ ເຈົ້າ ກະອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເນາະ ເພິ່ນກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກການທູດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ກະບາງກອກຫັ້ນ ເຂົ້າມາຕິດຕາມການສອບສວນການຈັບປະຊາຊົນທີ່ ປະທ້ວງທີ່ ເລື່ອ ງທີ່ດິນດັ່ງກ່າວຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຈົ້າ ຢູ່ໃນນີ້ ອ່າ ທ່ານ Phil Robertson ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດປະຈຳເອເຊຍ ເພິ່ນກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ອ່າ ຂໍອະນຸຍາດອ່ານຄຳເວົ້າຂອງເພິ່ນເນາະ ວ່າ ລັດຖະ ບານລາວນີ້ໃຊ້ສິດອຳນາດເກີນຂອບເຂດທີ່ໄປຈັບຊາວບ້ານ 6 ຄົນ ທີ່ພາກັນປະທ້ວງແບບສະຫງົບເພື່ອທວງເອົາດິນ ທີ່ບໍລິສັດຍຶດໄປນັ້ນຄືນມາເປັນດິນຂອງບ້ານຄືເກົ່າ ແທນທີ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຄວນຈ ະຕ້ອງໄປກວດສອບວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄປພົວພັນເລື່ອງການຊື້ຈ້າງຈອບອອຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃບຕາດິນມາແນວໃດ ແຕ່ພັດວ່າໄປໃຊ້ອຳນາດລະເມີດສິດຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ມີສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລ ະ ໂຮມຊຸມນຸມ ເພິ່ນວ່າຫັ້ນນະ ອືມ ໄປຟັງສຽງເພິ່ນເນາະ ຟັງສຽງເພິ່ນ

ອັນນັ້ນເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຟິວ ໂຣເບີດສັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດປະຈຳເອເຊຍ ໃນຕອນໜຶ່ງທີ່ເພິ່ນເວົ້າ ເຈົ້າ ແລະ ກໍອີກຕອນໜຶ່ງເນາະ ທ່ານ ຟິວ ໂຣເບີດສັນ ເພິ່ນກໍຍັງເວົ້ າອີກວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງເຫຼົ່ານີ້ຄວນຖືກປ່ອຍໂຕທັນທີທັນໃດ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ຄວນໄປເອົາຜິດຊາວບ້ານ ພຽງເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມາຮຽກຮ້ອງສິດ

ໃຊ້ສິດຕາມລັດຖະທຳມະນູນມາດຕາ 44 ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ຂີດຂຽນ ໂຮມຊຸມນຸມ ຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ການກະທຳແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງບໍລິສັດກັບປະຊາຊົນ ອືມ ແລະ ກະເວົ້າເລື່ອງຈຸດປະສົງເພື່ອຮຽກຮ້ອງຫຍັງ ສົມມຸດວ່າຊາວບ້ານປະທ້ວງຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ສຳລັບຈຸດປະສົງກະແມ່ນເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳຈາກບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເບິ່ງທີ່ເຈດຕະນາຂອງປະຊາຊົນແມ່ນປະທ້ວງເອົາກຳມະສິດດິນຕາມສັນຍາ ແລະກະບໍ່ໄດ້ປັ່ນປ່ວນເນາະ ອືມ ສັງເກດເຫັນວ່າສຽງຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະກະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຜູ້ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນແມ່ນຕີລາຄາໄປທີ່ການຈັດຕັ້ງນຳພາປະຊາຊົນສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ອັນນີ້ກະແມ່ນນັກກົດໝາຍເພິ່ນເວົ້າເນາະ ອືມ ບັດນີ້ ໃນທາງກົດໝາຍລະເພິ່ນກໍເວົ້າວ່າ ເອີ ການຈັບໂ ຕປະຊາຊົນໄປແບບນີ້ນີ້ ມັນມີກຳນົດເວລາບໍ່ ຈະຕ້ອງຈັບໄປເລີຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງອີ່ຫຍັງນະ ໂອ ສຳລັບອັນ ສຳລັບເວລາເນາະ ກຳນົດເວລາ ເພິ່ນກະບອກວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົ ດໝາຍ ກັກຂັງເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງ ກັກຂັງທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທາງຄອບຄົວ ຍາດພີ່ນ້ອງຮັບຊາບເຫດຜົນຂອງການຈັບ ບໍ່ແຈ້ງສິດໃນການຕໍ່ສູ້ຄວາມເປັນທຳໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຈາກໜ່ວຍງາ ນທີ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍ ເຈົ້າ ຄືເພິ່ນຈະ ກັກຂັງພາງໄປເລີຍ ໂດຍທີ່ເພິ່ນເວົ້ານະ ບັດນີ້ກັກຂັງພາງທຳມະດາມັນ 24 48 ຊົ່ວໂມງ ເຈົ້າ ອືມ ແຕ່ວ່າແຕ່ວັນທີ 23 24 ພຸ້ນ ປັດຈຸບັນນີ້ມັນກໍຫຼາຍມື້ເລີຍເດ ກາຍ 48 ຊົ່ ວໂມງລະ ເຈົ້າ ກະຫຼາຍຊົ່ວໂມງເຕີບ ແມ່ນລະ ຫຼາຍ ບັດນີ້ມາເບິ່ງວ່າຄູ່ກໍລະນີ ຕາມເລື່ອງນີ້ເນາະ ມັນເປັນລະຫວ່າງບໍລິສັດກັບປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຫັນບໍລິສັດອອກມາໃຫ້ຄຳເຫັນແ ຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງແຂວງກັບເມືອງນັ້ນພັດວ່າໄປຈັບຊາວບ້ານແຕ່ຝ່າຍດຽວ ທັງໆທີ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ມັນມີຄູ່ກໍລະນີ 2 ຝ່າຍ ຄືຊາວບ້ານກັບບໍລິສັດນະ ແຕ່ວ່າເພິ່ນວ່າໄປຈັບຊາວບ້ານ ເ ຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ເອີ ມັນແປກ ເຈົ້າ ກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວເນາະ ນັກກົດໝາຍທ່ານເກົ່າຫັ້ນ ເພິ່ນກໍຍັງມີທັດສະນະຕື່ມອີກວ່າ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າຫາກນຳໃຊ້ສິດຕາມກົດໝາຍມາຕໍ່ສູ້ຄວາມເປັນທຳຮ່ວມ ກັນ 1 ພາກລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຄວນຮຽກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຊ່ອງໜ້າກັນ ແລະ ຊີ້ແຈງເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງເລື່ອງດັ່ງກ່າວຫັ້ນເປັນຄືແນວໃດ 2 ບໍລິສັດຄວນປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ອືມ ແລະ ໃ ນທີ່ນີ້ ອັນທີ 3 ເພິ່ນກໍເວົ້າຢູ່ວ່າ ອ່າ ປະຊາຊົນນີ້ ຄວນໄດ້ຮັບຮູ້ສິດຂອງຕົນເອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຖືກກັກຂັງແບບບໍ່ຮູ້ຊະຕາກຳ ແບບກັກຂັງແບບບໍ່ເປັນທຳຫັ້ນລະ 4 ເພິ່ນກໍວ່າໃຫ້ພາກສ່ວນກົດໝາຍນີ້ເຂົ້າມາໃ ນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເປັນກາງໃນທຸກຂະບວນການ ລະກໍ 5 ຖ້າຫາກວ່າເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ອ່າ ມີຜູ້ມີອຳນາດທ້ອງຖິ່ນນີ້ໄປກ່ຽວຂ້ອງ ອ່າ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງນີ້ ກໍສາມາດສະເໜີເອົ າອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນີ້ລົງໄປຊ່ວຍ ເພື່ອຄວາມເປັນທຳ ເພື່ອໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍກັນ ເພິ່ນກໍວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ຊັ້ນຕໍ່ໄປ ວັນທີ່ຊິວ່າ

ແລ້ວກໍຊາວບ້ານຜູ້ນີ້ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຊາວບ້ານທັງ 6 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໄປກັກຂັງຫັ້ນ ແມ່ນຂັງໄວ້ຢູ່ບ່ອນຜູ້ກັກຂັງຢາເສບຕິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂົ້າໄປພົບເລີຍ ຖ້າຫາກຍາດພີ່ນ້ອງເອົາເຂົ້າເອົານ້ຳ ມາສົ່ງໃຫ້ ກໍມີແຕ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ນັ້ນເປັນຜູ້ສົ່ງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າໄປເຖິງຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ມັນກໍຍັງເປັນຄຳຖາມອີກ ປັດຈຸບັນນີ້ຕາມທີ່ ອ່າ ຂໍ້ມູນຂອງຊາວບ້ານເພິ່ນບອກມາ ເພິ່ນກໍວ່າ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນເມືອ ງໄປ ສືບສວນສອບສວນຊາວບ້ານແຕ່ລະຄອບຄົວຫັ້ນນະ ລະກະມີການຖາມວ່າ ເອີ ມີໃຜໄປ ອ່າ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະທ້ວງບໍ່ ມີຍາດພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ ທຳນອງນີ້ນະ ເພິ່ນກໍຢາກສືບສວນສອບສວນຫາວ່າແມ່ນໃ ຜຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປະທ້ວງຫັ້ນນະ ແລ້ວສຳລັບຜູ້ທີ່ຖ່າຍວິດີໂອໃນມື້ປະທ້ວງຫັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຮ້ອງໄປສືບສວນສອບສວນຄືກັນໃດ໋ ສຸພັດຕາ ລະຜູ້ນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ຖືກຈັບຢູ່ບໍ່ ອ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ອັນນ່າ ມີການວ່າ

ອື ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນການປະທ້ວງ ເພື່ອທວງເອົາດິນຂອງບ້ານຂອງຕົວເອງຄືນ ຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ວ່າມາເຊົ່າສຳປະທານເຮັດບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ເປັນເວລາ 15 ປີ
ໃນທີ່ນີ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວໄປວ່າມີຜູ້ປະທ້ວງນີ້ປະມານ 20 ຄົນ ແຕ່ວ່າອັບເດດຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ວ່າຊາວບ້ານຢືນຢັນມາວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງນີ້ມີປະມານ 70 ປາຍຄົນເພິ່ນວ່າຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ກະໃຫ້ທ່ານໄປຟັ ງສຽງບາງຊ່ວງບາງຕອນທີ່ວ່າຊາວບ້ານເພິ່ນປະທ້ວງໃນມື້ນັ້ນເບິ່ງເນາະວ່າ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດ ເນາະ ອັນນີ້ກໍຄືວ່າກ່ອນອື່ນໝົດ ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າປະຊາຊົນບ້ານຊ້າງ ຂໍໂທດຂໍອະໄພນຳນຳການນຳພາກ ລັດທຸກຂັ້ນ ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນໃນມື້ນີ້ ກະຍ້ອນຢາກຂໍຄວາມເປັນທຳນຳຂັ້ນເທິງ ເລື່ອງດິນ ທີ່ທາງບ້ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການເຊົ່າ ແລະ ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ອອກໃບແຜນທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປ ະກອບການ ພວກເຮົາບໍ່ຍິນຍອມ ເນາະ ໂຕນີ້ນະ ຖືວ່າພວກເຮົາບໍ່ຍິນຍອມ ອັນນັ້ນກະເປັນຄຳເວົ້າຂອງຊາວບ້ານໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າປະທ້ວງເນາະ ອືມ ກະຖືວ່າ ອືມ ເຂົາເຈົ້າກໍປະທ້ວງ ແຕ່ວ່າມີອີກຕົວໜຶ່ງ ກໍຄືວ່າ ອ່າ ເລື່ອງທີ່ດິນ ເນື້ອທີ່ ເນື້ອທີ່ ທີ່ວ່າມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນຫັ້ນນະ ອ່າ ເຂົາເຈົ້າວ່າເບື້ອງ ຕອນເຮົາລາຍງານໄປເບື້ອງຕົ້ນນີ້ວ່າມີ ອ່າ ເຮັກຕາປາຍ ແຕ່ວ່າຫຼ້າສຸດນີ້ ຊາວບ້ານເຂົາເຈົ້າຢືນຢັນມາວ່າ ທີ່ດິນນີ້ບໍ່ແ ມ່ນເຮັກຕາປາຍ ອັນນີ້ຂໍແກ້ຄຳຜິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າວ່າທີ່ດິນນີ້ມີ 7 ເຮັກຕາປາຍພຸ້ນ ທີ່ວ່າເປັນດິນເຂດເດີ່ນຍົນເກົ່າຂອງ ບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງຫັ້ນນະ ອືມ ບັດນີ້ ມາໄລ່ລຽງເບິ່ງ ໄລ່ລຽງລຳດັບເ ຫດການກ່ອນປະທ້ວງບໍ່ ເຈົ້າ ເລີຍລຳດັບເຫດການກ່ອນທີ່ຊິມີການປະທ້ວງ ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມເບິ່ງ ຊິໄລ່ລຽງໃຫ້ຟັງວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ສຸພັດຕາ ຊາວບ້ານນີ້ເຂົາເຈົ້າວ່າຊິປະທ້ວງໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ແຕ່ວ່າມີ ວຽກຈຳເປັນຂອງບ້ານ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າເລີຍເລື່ອນການປະທ້ວງ ບັດນີ້ ຈົນກະທັ້ງວັນທີ 19 ມັງກອນ ອ່າ ຊາວບ້ານຈຶ່ງຕົກລົງປະຊຸມກັນ ລະໃນເວລານັ້ນມີປະມານ 70 ປາຍຄົນມາຮ່ວມປະຊຸມ ລະເຂົາເຈົ້າກໍຖາມຄ ວາມຄິດເຫັນວ່າ ອ່າ ໃຜຊິຮ່ວມປະທ້ວງ ໃຜເຫັນດີ ແລະ ທຸກຄົນກໍວ່າເຫັນດີ ຄັນຖ້າວ່າເຫັນດີລະກໍ ເອີ ໄປພ້ອມກັນ ອ່າ ໃນວັນທີ 23 ຊາວບ້ານຈຶ່ງພາກັນໄປປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງບໍລິສັດເອກະ ຊົນທີ່ເຊົ່າທີ່ດິນເຂົາເຈົ້າໄປຫັ້ນລະ ອືມ ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມປະທ້ວງນີ້ເວລາປະມານສິບໂມງເຊົ້າ ແລ້ວມີການຜັດປ່ຽນກັນກ່າວຄຳປາໄສອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ອື ແລະ ຈົນກະທັ່ງ ສິບສາມໂມງ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເຊົາປະທ້ວງ ແລ້ວໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ສຸພັດຕາ ບັນດາທ່ານ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນແຂວງນັ້ນໂທໄປຫານາຍບ້ານ ແຕ່ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນໃດ ມີແຕ່ຊາວບ້ານ ອັນ ອ່າ ຊາວບ້ານເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຫັ້ນໂທໄປຫາຊາວບ້າ ນ ເອີ ໂທໄປຫານາຍບ້ານ ຂໍອະໄພ ອືມ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍມີລົດຕຳຫຼວດ ລົດທະຫານຫັ້ນຂັບເຂົ້າມາບ້ານ ເຈົ້າ ກະຊາວບ້ານກະບອກອີກວ່າເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າໂທມາແລ້ວ ກໍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງ ເພິ່ນກໍໄດ້ເອົາລົດຂັງຄົນໂທດຫັ້ນມາ ເພື່ອຈະຈັບໂຕນາຍບ້ານ ແຕ່ວ່ານາຍບ້ານປະຕິເສດບໍ່ຂຶ້ນລົດກັກຂັງນັກໂທດຫັ້ນ ນາຍບ້ານເພິ່ນກະອະທິບາຍວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນນັກໂທດ ຂ້ອຍບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ຂີ່ລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເ ພິ່ນກັບຄະນະບ້ານລວມກັນອີກ 4 ຄົນຫັ້ນກໍໄດ້ ຂຶ້ນລົດກະບະໄປກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເຂົ້າໄປໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ກໍຖືກກັກໂຕ ຫຼືວ່າຖືກຈັບໂຕໃນມື້ດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ອື ມື້ວັນທີ 23 ເຂົາເຈົ້າຖືກກັກໂຕ ຖືກຈັບໂຕ 4 ຄົນ ເຈົ້າ ນາຍບ້ານ ລະກໍຄະນະບ້ານລວມກັນ 4 ຄົນຖືກຈັບໂຕ ບັດນີ້ໃນວັນທີ 24 ເດ້ ບັດນີ້ນະ ເຈົ້າ ໃນວັນທີ 24 ເນາະ ກໍມີ ຄະນະບ້ານທີ່ເປັນເພດຍິງ 2 ຄົນ ເປັນສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ ເຊິ່ງວ່າຈະໄປ ພາກັນໄປຢ້ຽມ ຢາມຕິດຕາມສົ່ງເຂົ້າສົ່ງນ້ຳໃຫ້ຄະນະບ້ານທັງ 4 ຄົນດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າໄປຮອດຫັ້ນແລ້ວ ທັງສອງຄົນ ທັງສອງສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານຫັ້ນກະຖືກຈັບໃນມື້ວັນທີ 24 ຫັ້ນເລີຍ ອືມ ກະຖືວ່າ ຖືກຈັບລວມທັງໝົດນີ້ 6 ຄົນ ເຈົ້າ ບັດນີ້ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະມີການປະທ້ວງນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍໄປທວງເອົາດິນຄືນກັບບໍລິສັດຫຼາຍຄັ້ງຫັ້ນລະ ແຕ່ວ່າບໍລິສັດກໍບໍ່ໃຫ້ ໂດຍອ້າງວ່າ ອ່າ ເປັນກຳມະສິດຂອງບໍລິສັດແລ້ວ ເຊິ່ງ ຂະ ບວນການໃນການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນຂອງບ້ານໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນນັ້ນ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ ທັງໆທີ່ບ້ານຫັ້ນຍັງບໍ່ຮັບຮູ້ເລື່ອງນີ້ ລະກໍບໍ່ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດເລື່ອງນີ້ຫັ້ນນະ ເຊິ່ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເຊົ່ າດິນຂອງບ້ານນີ້ ນັບແຕ່ປີ 2008 ຫາປີ 2023 ກໍຄົບສັນຍາ 15 ປີຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີທີ່ວ່າບໍລິສັດ ອັນ ມາ ໂອນເປັນ ເປັນກຳມະສິດທີ່ດິນເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງນີ້ ຄືວ່າຜ່ານມາເຮົາກໍມີບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເນາະ ອັນ ທັງລາວທັງຕ່າງປະເທດແດ່ ເຂົາເຈົ້າກໍເຊົ່າດິນສຳປະທານ ແຕ່ຄືວ່າບໍ່ເຄີຍເກີດເຫດການແບບຊີ້ ກໍເກີດຂຶ້ນຢູ່ ແຕ່ວ່າ ອັນ ມັນກໍຍັງບໍ່ມີເປັນຂ່າວຫັ້ນນະ ກໍມີກໍລະນີນີ້ຢູ່ ອ່າ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ອາ ເອເ ຊຍເສລີ ກໍພະຍາຍາມໂທໄປຫາເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຖາມລາຍລະອຽດ ຫຼື ຖາມຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນະ ແຕ່ວ່າທັງສອງທ່ານນີ້ບໍ່ຮັບໂທລະສັ ບ ທັງນັ້ນທັງນີ້ ພວກເຮົາພະຍາຍາມຈະເປັນສື່ກາງວ່າ ຢາກໃຫ້ໄດ້ ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກຝ່າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພິ່ນຈະມີການຖະແຫຼງແນວໃດຫັ້ນນະ ມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຢ່າງ ຮອບດ້ານ ສະນັ້ນຕໍ່ໄປ ບໍ່ຢາກວ່າ ອາ ຈັກໜ່ອ ຍສິວ່າ ເອີ ເອົາແຕ່ຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານພຽງຝ່າຍດຽວ ແຕ່ໃນສ່ວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມ ອາ ຕິດຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ຮັບໂທລະສັບ ແລະ ກ່ອນໜ້ານີ້ເຮົາກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ ອາ ແຂວງ ເພິ່ນກໍໃຫ້ຄຳເຫັນພຽງແຕ່ວ່າ ອາ ຈະມີການປະຊຸມກັນ ແລ້ວຄວາມຄືບໜ້າຈັ່ງໃດຈັ່ງຄ່ອຍໂທມາຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າໂທໄປແລ້ວເພິ່ນກໍບໍ່ຮັບໂທລະສັບ ເຈົ້າ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ສຳລັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງ ລໍຖ້າຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມຕື່ມວ່າ ປະຊາຊົນທັງ 6 ຄົນນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດຕໍ່ໄປເນາະ ເວົ້າເລື່ອງ ເລື່ອງທີ່ 2 ຊະເນາະ ບັດນີ້ ເລື່ອງທີ່ 2 ທີ່ວ່າ ອາ ເດັກນ້ອຍ ຫຼານ ນ້ອຍ ທີ່ວ່າ ຖືກລັກພາໂຕໄປ ບາງຄົນກໍຖືກລັກພາໂຕໄປ ບາງຄົນກໍໜີອອກຈາກບ້ານ ຍ້ອນຄຽດໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ນະ ເຈົ້າ ກໍຄືວ່າໃນເດືອນມັງກອນເນາະ ກໍມີ 2 ກໍລະນີ ອື ເກີດຂຶ້ນໃນ ໃນຕົ້ນເດືອນ ລະກໍທ້າຍເດືອນເນ າະ ກໍສິເວົ້າໂຕລ່າສຸດຊະ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 27 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12 ປີ ຢູ່ບ້ານ ເອີ ອຸດົມຜົນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ ວ່າຈັ່ງໃດ ເຂົາເຈົ້າກໍເອີ້ນວ່າຖືກລັກພາໂຕໄປຫັ້ນ ແຫຼະເນາະ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຄອບພໍ່ແມ່ເດ້ນະ ມີຄົນຂີ່ລົດມາຮັບເອົາໄປເລີຍ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ນ້ອງກໍໄດ້ລົມກັບຜູ້ປົກຄອງເພິ່ນມື້ຄືນນີ້ ເພິ່ນກໍເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ໃນມື້ດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ເວລາປະມານ ສິບເອັດໂມງສິບສາມນາທີ ອື ເນາະ ຕາມເພິ່ນເລົ່າໃຫ້ຟັງ ມີຊາວບ້ານຫັ້ນເຫັນລູກສາວລາວຂຶ້ນລົດໄປກັບຄົນແປກໜ້າ ອັນ 3 ຄົນ ໃນຫັ້ນເປັນຜູ້ຍິງ 2 ເປັນຜູ້ຊາຍ 1 ເປັນຄົນລາວເນາະ ແລ້ວກໍໄດ້ມາແຈ້ງໃຫ້ແມ່ ຮູ້ ແມ່ກໍໄປຂໍເບິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດ ກໍເລີຍເຫັນ ແລະ ໄດ້ເຫັນພາບ ອີ່ແມ່ ເຈົ້າ ກໍເລີຍປະກາດຕາມຫາລູກສາວ ເພາະວ່າບໍ່ຮູ້ເດ້ວ່າລູກສິໄປໃສຫັ້ນນະ ເພາະວ່າທຳອິດເພິ່ນກໍຄິດວ່າລູກສິໄປສົ່ງເຄື່ອງບໍ ລູກຂາ ຍເຄື່ອງອອນລາຍເນາະ ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງບໍ່ແມ່ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍປະກາດເນາະ ລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍໆ ແລ້ວກໍ ຜູ້ຂັບລົດທີ່ວ່າພາເດັກນ້ອຍຫັ້ນໄປຫັ້ນ ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ ເບີໂທຕາມປະກາດນັ້ນ ກໍບອກວ່າ ສິເອົາມາສົ່ງຄືນ ກໍໃຫ້ທ່ານໄປຟັງສຽງຂອງຜູ້ທີ່ວ່າຮັບຮູ້ເຫດການນີ້ເນາະ ວ່າເພິ່ນວ່າຈັ່ງໃດ ເຈົ້າ ໄປຟັງເບິ່ງ
ຫຼັງຈາກເຮົາລົງຂ່າວໄປແລ້ວ ລະເພິ່ນລະເຫັນ ເພິ່ນລະໂທມາຫາ ເພາະວ່າເອົາເບີໃສ່ນຳເນາະ ລະໂທມາຫາວ່າ ອັນ ຂ້ອຍສິໄປສົ່ງຄືນເດີ ເພາະວ່າຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ ອັນ ເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າມີຄົນຈ້າງຂ້ອຍມ າຮັບ ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນໂທມາຫາເອື້ອຍນະ ຂ້ອຍເປັນແທັກຊີ ເຂົາເຈົ້າຈ້າງຂ້ອຍມາຮັບ ຂ້ອຍກະມາ ວ່າຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ຕາມເບິ່ງລົດຫັ້ນບໍ່ແມ່ນແທັກຊີ ເພາະວ່າທາງຜູ້ວ່າຈ້າງຫັ້ນນະ ເຄີຍເອົາເດັກນ້ອຍໄປຫຼາຍຄົນແ ລ້ວ ແຕ່ກະຕາມຫາບໍ່ໄດ້ເນາະ ຄົນລາວໝົດຫັ້ນລະ

ອັນ ຕັດສິນໃຈອອກໄປຈາກບ້ານຫັ້ນລະເນາະ ເພິ່ນກະເລົ່າສູ່ຟັງວ່າໃນມື້ດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ແມ່ໃຊ້ເຮັດວຽກ ໃຊ້ຕ່ຳຫູກວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ນ້ອງເພິ່ນເລົ່າໃຫ້ຟັງ ລະເພິ່ນກະເລີຍຄຽດ ຫຼືວ່າໃຈຮ້າຍນີ້ລະ ໃຈຂຶ້ນວ່າຊັ້ ນ ເລີຍຄຽດໃສ່ຫຼາຍ ເຈົ້າ ແລ້ວກະໂທຫາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາຮັບ ຜູ້ທີ່ມາຮັບຫັ້ນກະເພິ່ນກະບອກວ່າອາຍຸ 13 ປີເນາະ ຜູ້ຍິງທີ່ວ່າເຄີຍຮູ້ຈັກກັນ ຮຽນນຳກັນ ມ.1 ມາຮັບເອົາ

ແມ່ນຫຍັງສິເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕໍ່ໜ້າ ເກີດຂຶ້ນ ໜ້າຈະອີ່ຕົນພໍ່ຕົນແມ່ດອກ ບາງເທື່ອວ່າລູກເຕົ້າເກີດຈັ່ງຊີ້ນຶ້ ເຈົ້າ ພໍ່ແມ່ກໍເປັນຫ່ວງກັນ ກໍຮ້າຍຢູ່ ພໍ່ແມ່ກໍຮ້າຍ ເຮົາກໍຍັງຮ້າຍລູກເຮົາ ເຈົ້າ ກໍມີອີກກໍລະນີໜຶ່ງເນາະ ກໍທີ່ວ່າເ ກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ ເຈົ້າ ອັນນີ້ແມ່ນກໍລະນີເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງອາຍຸ 14 ປີ ອອກຈາກບ້ານໄປກໍຍ້ອນຄຽດ ຄຽດໃຫ້ພໍ່ຕູ້ວ່າຊັ້ນຊະ ເພາະວ່າໄດ້ລົມກັບພໍ່ຕູ້ເພິ່ນເນາະ ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນແມ່ນຢູ່ບ້ານນາຫວ້າເນາະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອື ກະເພິ່ນກະອອກຈາກບ້ານໄປຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ເດືອນ 1 ແລ້ວຮອດວັນທີ 5 ເດືອນມັງກອນຫັ້ນ ທາງພໍ່ຕູ້ ຫຼືວ່າທາງຄອບຄົວກະໄດ້ປະກາດຕາມຫາ ເພາະວ່າຕິດຕໍ່ຫຼາ ນບໍ່ໄດ້ເດ ແຕ່ວ່າໄດ້ລົມກັບເພິ່ນໃນມື້ວັນຕໍ່ມາຂອງວັນທີ 6 ຫັ້ນ ພໍ່ຕູ້ກໍວ່າເຫັນລະເດີ້ ເພິ່ນກັບມາແລ້ວ ຂໍເບິ່ງໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ບໍ່ແມ່ນ ໃນຂ່າວນີ້ແມ່ນບ້ານປາຫວ້າບໍ

ແບບຊີ້ ທີ່ເຮົາ ອັນນ່າ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຮັດໃຫ້ລາວຄຽດໜ້ອຍໜຶ່ງນະ ລາວຄຽດກໍໃຫ້ພໍ່ຕູ້ຊີ້ບໍ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດນີ້ລະ ວ່າພໍ່ຕູ້ເວົ້າໃຫ້ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍເວົ້າດີສອນດີດອກ ເຮົາລ້ຽງມາແຕ່ເປັນນ້ອຍເນາະ ແຕ່ເກີດເນາະ ຜູ້ກ່ຽ ວລະບໍ່ຄ່ອຍມັກໄປໂຮງຮຽນເນາະ ເຮົາກໍເວົ້າແດ່ ອາດສິເວົ້າ ຄືບໍ່ພໍໃຈລາວແດ່ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນສຽງພໍ່ຕູ້ທີ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າເຫດການເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຫຍັງເນາະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ແລ້ວໃນກໍລະນີ ສອງກໍ ລະນີທີ່ເວົ້າມານີ້ ທາງຜູ້ປົກຄອງໃນນາມເປັນ ເປັນແມ່ເນາະ ເພິ່ນກໍຢາກຝາກເຕືອນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທຸກຄົນຫັ້ນແຫຼະ ວ່າໃຫ້ເບິ່ງແລງ ເບິ່ງແຍງລູກແນວໃດຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເພື່ອວ່າ ຢ້ານຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງກາ ນຄ້າມະນຸດ ຫຼືວ່າ ອອກບ້ານໄປແລ້ວຈະກັບມາບໍ່ໄດ້ ມີຄົນເອົາໄປຈັ່ງໃດໄປແລ້ວ ຄັນບໍ່ໂຊກດີກໍຄືສິບໍ່ໄດ້ກັບມາ ກະສິຮູ້ວ່າເທື່ອເສຍໄປແລ້ວມັນ ມັນເອົາກັບຄືນມາບໍ່ໄດ້ ໂອ ກະກິນແໜງໄປຕະຫຼອດເດ້ເນາະ ກັ ບໄປຟັງສຽງຜູ້ປົກຄອງທ່ານນີ້ອີກຕື່ມເນາະ ອັນ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງແຍງຮັກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນເຂົາເຈົ້າເນາະ ລູກສິອອກໄປທາງໃດ ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ກໍຕ້ອງຖາມ ລູກສິໄປໃສ ໄປນຳໃຜກໍຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ເນາະ ເຈົ້າ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນ ຈັ່ງໃດ ສຽງຄະຕິເຕືອນໃຈຈາກຜູ້ປົກຄອງຜູ້ໜຶ່ງເຖິງຫຼາຍໆຄົນເນາະ ເຈົ້າເນາະ ອືມ ກໍມີສອງ
ຫົວຂໍ້ສອງເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປ ກໍຄືເລື່ອງທີໜຶ່ງ ກໍແມ່ນເວົ້າເລື່ອງການຈັບໂຕ ປະຊາຊົນ 6 ຄົນຢູ່ບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເລື່ອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄປປະທ້ວງທວງເ ອົາທີ່ດິນຂອງຕົວເອງຄືນ ແລ້ວກໍເລື່ອງທີ 2 ກໍຄືວ່າເລື່ອງ ເລື່ອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 12-14 ປີອອກຈາກບ້ານໄປໂດຍທີ່ວ່າຄອບຄົວບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄອບຄົວວ່າຊັ້ນສະເນາະ ແລ້ວກໍໄດ້ປະກາດຕາມ ຫາກັນ

ໃຫ້ຊ່ວຍກົດໄລ້ ກົດແຊໄປນຳກັນເດີ້ເນາະ ອ່າ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ